ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ເມື່ອລົມມາກໍຕ້ອງອ່ອນໄປນຳລົມ ດັ່ງແປວໄຟກັບພາຍຸ ໃນດ້ານການຄ້າການຂາຍກໍຄືກັນ ແລະ ເສດຖະກິດດ້ວຍ ທີ່ດຽວນີ້ໂຄວິດ-19 ບຸກລຸກການຄ້າການຂາຍ ແລະ ເສດຖະກິດໃ ນທຸກຫົນແຫ່ງ ແມ່ນວ່າທັງສອງນັ້ນຕ້ອງມີການອ່ອນໄຫວໄປນຳຜົນສະທ້ອນຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຄັນຫວັງວ່າຈະຢູ່ລອດໄດ້ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ການທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ຢຸດສະງັກ ຄັນບໍ່ວ່າສະຫຼາຍ ໂຕ ຫຼື ເຈັ່ງກະລາງໄປແລ້ວ ດັ່ງທີ່ກິດຈະການການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍອັນໃນນະຄອນເຄນ Queensland ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນຈຶ່ງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແລະ ກຳລັງມີການເວົ້າວ່າກັນຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳອອກມາຫຼາ ຍພັນໜ້າທີ່ວຽກການ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດບໍ່ອີງໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວຊື່ໆ ຜູ້ສະໝັກເປັນຜູ້ແທນລາດສະດອນ Queensland ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ກຳລັງໃຫ້ຄຳປາກຄຳຈາ ຈະໃຫ້ເງິນໃຫ້ຄຳຫຼາຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອຄ້ຳຈູນອຸ ດສາຫະກຳໃນດ້ານທະເລ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນະຄອນເຄນເປັນສູນກາງຂອງຂົງເຂດປາຊີຟິກອັນຈິງແທ້ ການຈອດໂລຫະໃນນະຄອນເຄນ ກຳລັງສະໜັ່ນຫວັ່ນໄຫວ ມີຊີວິດຊີວາ ວຽກການງານສ້າງຕ່າງໆ ເດີນໄ ປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນທ່າກຳປັ່ນທີ່ເຄນ ໂດຍບໍ່ວ່າຈະມີໂຄວິດ-19 ດັກຢູ່ກໍຕາມແຕ່ ທ່ານ ເຊີລ ທອມສັນ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຊ່າງເມການິກ Boilermaker ຢູ່ທີ່ North Shipyard ທ່ານເວົ້າວ່າ

ເຮົາສາມາດເຮັດວຽກອັນໜຶ່ງ ຊົດຊ່ວຍວຽກອື່ນໆ ຮຽນຮູ້ຄວາມຊຳນິຊຳນານໄປນຳ ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານອັນແຕກຕ່າງກັນຢູ່ຫັ້ນຢູ່ນີ້ ມັນເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສົນຈິດສົນໃຈ ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວຂອງ Cairns ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ບັດນີ້ກຳລັງເກືອບຈະຟູຢູ່ບໍ່ລອດ ຍ້ອນວຽກເປັນຈຳນວນມາກມາຍສູນເສຍໄປຍ້ອນໂຄວິດ-19

ອຸດສາຫະກຳທະເລແມ່ນມີໂອກາດອັນໃຫຍ່ໂຕສຳລັບແຄນສ໌ ແຄນສ໌ຕ້ອງການການປ່ຽນແປງ ແຕ່ຕ້ອງມອງເບິ່ງໂຄວິດ-19 ເພື່ອຈະຮູ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນ ແຄນສ໌ຕ້ອງມີອຸດສາຫະກຳອື່ນໆເປັນທາງອອກ ພັກ Labor Queensland ແ ລະພັກ LLP Queensland ໃຫ້ສັນຍາຈະໃຫ້ເງິນໃຫ້ຄຳ 10 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບໂຄງຮ່າງກໍ່ສ້າງຂອງແຄນສ໌

ມັນຈະມີວິກິດພະຍາດອີກບໍ່ ບໍ່ວ່າຈະມີບັນຫາຫຍັງໃນອະນາຄົດ ພວກທ່ານຕ້ອງມີຫຼາຍເສດຖະກິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານມີຄວາມທ່ຽງທົນໃນອະນາຄົດ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການໃນນະຄອນແຄນສ໌ Queensland ນັບເປັ ນຫຼາຍໆພັນຄົນຖືກຈ້າງໂດຍກົງ ຫຼືໂດຍທາງອ້ອມໂດຍອຸດສາຫະກຳທະເລ ແລະນັກການເມືອງ ແລະທຸລະກິດຢາກໃຫ້ມີການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຫຼາຍພັນວຽກຂຶ້ນຕື່ມ ແລະເຖິງກະທັ້ງ ມີອຸດສາຫະກຳສ້າ ງກຳປັ່ນ Olav Groot ເປັນນັກວິຊາການດ້ານ marine ທະເລ ທີ່ເປັນຄົນເລືອດສະວີເດັນ ທ່ານດຳເນີນ Norship ທີ່ເປັນທ່າເຮືອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງນະຄອນແຄນສ໌ ທ່ານເວົ້າວ່າ Well, right now, if you look at Australia,

ແລະທ່ານຄິດວ່າມັນຈະມີໂອກາດ ແລະການເດີນໜ້າ ແລະມັນຈະມີໂອກາດເພື່ອເສີມສ້າງການສ້າງກຳປັ່ນອັນໃຫຍ່ໂຕຢູ່ທີ່ນະຄອນແຄນສ໌ ເງິນ 600 ລ້ານໂດລາຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈະຊົດຊ່ວຍປັບປຸ ງຖານທັບເຮືອ HMAS Cairns ເປັນເວລາ 10 ປີຂ້າງໜ້າ ເພື່ອຮັບມືເປັນຖານທີ່ສ້ອມແປງເຮືອລາດຕະເວນໃໝ່ຕ່າງໆ

ແລະມອງເບິ່ງການໝູນປ່ຽນຂອງນະຄອນເຄນສ໌ ທີ່ເປັນສູນກາງສ້ອມແປງທ້ອງຖິ່ນ ມັນມີພະລັງວັງຊາໃຫ້ວຽກໃຫ້ການ 5,000 ວຽກໄດ້ ແຕ່ມີການດູເດົາໂດຍມີເຫດມີຜົນໄດ້ວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ວຽກເຮັດງານທ ຳຫຼາຍຂຶ້ນພັນວຽກໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີຂ້າງໜ້ານີ້ ເປັນປະຕູອັນສຳຄັນສຳລັບຂົງເຂດປາຊີຟິກ ແລະໃນການເຕີບໂຕຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນທີ່ມາປາກົດໂຕປາກົດການຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກຫຼາຍ ຂຶ້ນ

ໂດຍນີ້ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນແທ້ໆຢູ່ໃນໂຮງຮາມໂຮງຮຽນ ວ່າໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ມີເງິນມີຄຳ ບໍ່ ທ່ານບໍ່ຄິດວ່າມັນເປັນດັ່ງນັ້ນ ວ່າຊັ້ນ ເຟສບຸກຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍ ການພາສາລາວໄດ້ ທຸກເວລາແລະຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ